SBS Radio ສະບາຍດີທ່ານ ສົມດີ ກ່ຽວກັບຂ່າວ ຂ່າວສຳລັບພາກລາຍການມື້ນີ້ນະ ຂໍໃຫ້ທ່ານລາຍງານໃຫ້ຊາບແດ່ ທີ່ວ່າ ຫໍການຄ້າຂອງໜອງຄາຍນີ້ ຫາລືກັນກ່ຽວກັບລົດໄຟໄທລາວຈີນ ຈະມາຮອດມາເຖິງນີ້ນະ ມັນ ມັນ ມັນ ມັນເປັນແນວໃດ ແລະ ກ່ຽວກັບຫຍັງແທ້ເນາະ

ຄັນວ່າມາຈາກຈີນນີ້ ລາວມັນກໍບໍ່ຢາກໃຫ້ມາຈອດຢູ່ໜອງຄາຍພີ້ແລ້ວ ເພາະວ່າຄັນຈອດຢູ່ໜອງຄາຍ ມັນສິບໍ່ໄດ້ເງິນ ຈອດຢູ່ວຽງຈັນ ມັນສິໄດ້ຄ່າຈອດແດ່ ແລ້ວບາດນີ້ນີ້ ໄທກໍຢາກວ່າ ບໍ່ໃຫ້ມາຈອດຢູ່ວຽງຈັນຫັ້ນ ໃຫ້ເລີຍມາຈອດຢູ່ໜອງຄາຍ ຄັນບໍ່ຊັ້ນກໍໄປບາງກອກເລີຍ ຈັ່ງຊີ້ນີ້ ກອງປະຊຸມນີ້ໄດ້ມອງເບິ່ງວ່າ ບັນຫານີ້ມັນ ມັນສິຖືກແກ້ໄຂແບບໃດບໍ່

ເທື່ອໜຶ່ງ ຊິໝູນວຽນກັນໄປຈັ່ງຊີ້ເນາະ ມັນກະອາດຈະແມ່ນວ່າຍຸງນີ້ຍັງບໍ່ມີໃຜເອົາມາເຮັດກິນໄດ້ ຫຼືວ່າໜອນນ້ຳກະກິນບໍ່ໄດ້ເທື່ອ ຄັນວ່າກິນໄດ້ນີ້ ຄື ຄືຊິບໍ່ມີແມ່ພະຍາດນີ້ຫຼາຍດອກ ແຕ່ວ່າມັນ ມັນ ມັນບໍ່ຄືໂຕຈັກຈັ່ ນເນາະ ເອົາມາກິນໄດ້ ແລ້ວນະ ວິທີປ້ອງກັນຫັ້ນກະແປວ່າກຳຈັດຍຸງ ຫຼືວ່າຫຼີກເວັ້ນບໍ່ໃຫ້ຍຸງກັດວ່າຊັ້ນເຖາະ ແລ້ວກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ນີ້ນະ ຢາກຊາບວ່າໃນປະເທດໄທນີ້ ແນ່ນອນລະມັນມີຍຸງຢູ່ທຸກຫົນແຫ່ງໃນພ າກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ນີ້ນະ ຢາກຮູ້ວ່າຈັງຫວັດໃດຂອງປະເທດໄທ ຫຼືວ່າເຂດແດນໃດທີ່ວ່າມີຄົນໄຂ້ເລືອດອອກ Dengue Fever ນີ້ລະຫຼາຍກວ່າໝູ່ ເທົ່າທີ່ຕິດຕາມເນາະ ກະຊິເປັນຈັງຫວັດທາງພາກໃຕ້ ເພາະ ວ່າຊິມີປ່າມີຫຍັງຂ້ອນຂ້າງຫຼາຍກວ່າຈັງຫວັດອື່ນໆເນາະ ໂດຍສະເພາະປ່າຢາງ ປ່າຜົນລະໄມ້ຈັ່ງຊີ້ ແຕ່ຈັ່ງໃດກໍຕາມແຕ່ ຕົວເລກກະ ກະຂ້ອນຂ້າງໃກ້ຄຽງກັນ

ມັນກະມີນ້ຳຫຼາຍ ກະແປວ່າມີຍຸງຫຼາຍ ກະແປວ່າມີພະຍາດນີ້ຫຼາຍ ແລ້ວວິທີການປິ່ນປົວຂອງອາການດັ່ງກ່າວຫັ້ນນະ ແມ່ນວ່າປະເທດໄທນີ້ເພິ່ນປິ່ນປົວໃຫ້ຟຣີບໍ່ ຫຼືເອົາ ເອົາທ່ານໝໍໄປຫາຄົນໄຂ້ບໍ່ ຫຼືວ່າເອົາຄົນ ໄຂ້ໄປຫາທ່ານໝໍ ຄືຈັ່ງຊີ້ເນາະ ກະວົງການແພດຂອງ ຂອງເມືອງໄທກະຂ້ອນຂ້າງທີ່ຈະຈະເລີນພໍສົມຄວນກັນຢູ່ ໃນແຕ່ລະພື້ນທີ່ກະຊິມີໂລງພະຍາບານຂອງທ້ອງຖິ່ນຢູ່ ຂະໜາດເລັກເນາະ ເປັນໂລງພະຍາບ ານ

ເຊິ່ງຈັດປະຊຸມກັນທີ່ໂຮງແຮມ The Heritage ຊຽງລາຍ ທ່ານ ພາດສະເດດ ຫົງລະດາລົມ ລອງຜູ້ວ່າລາຊະການຈັງຫວັດຊຽງລາຍ ເພິ່ນກະເປັນປະທານກອງປະຊຸມ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ແນວທາງການພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມ ການທ່ອງທ່ຽວເຊື່ອມໂຍງເສັ້ນທາງ R3A ມີໄທ ສປປ ລາວ ແລະກະຈີນ ເທິງເສັ້ນທາງຈາກອຳເພີຊຽງຂອງ ຈັງຫວັດຊຽງລາຍ ຈົນເຖິງເມືອງຄຸນໝິງ ສິບສອງປັນນາ ມົນທົນຢູນນານຂອງປະເທດຈີນ ໂດຍຜູ້ເຂົ້າ ຮ່ວມປະຊຸມກະມາຈາກຫຼາຍໜ່ວຍງານ ທັງພາກລັດ ພາກເອກະຊົນ ເຄືອຂ່າຍການທ່ອງທ່ຽວໂດຍຊຸມຊົນຈັງຫວັດຊຽງລາຍ ແລະ ສະມາຄົມນຳທ່ຽວອີກຫຼາຍຄົນ ລວມກັນກະເກືອບ 500 ຄົນເນາະ ໂດຍການປະຊຸ ມເທື່ອນີ້ກະເຜີຍແຜ່ຜົນການສຶກສາໂຄງການພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວລວມກັນຂອງທັງສີ່ປະເທດທີ່ຕັ້ງຢູ່ເສັ້ນທາງ R3A ເຊື່ອມໂຍງ ໄທ ສປປ ລາວ ມຽນມາ ແລະກະຈີນ ໂດຍສົ່ງເສີມໃຫ້ເກີດກິດຈ ະກຳທີ່ຊ່ອຍກະຕຸ້ນໃຫ້ທຸກປະເທດທຸກພື້ນທີ່ໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຈາກການທ່ອງທ່ຽວລວມກັນ ການສ້າງຄວາມຮ່ວມມືໃນການທ່ອງທ່ຽວເຊີງວັດທະນະທຳ ຈັດກິດຈະກຳທາງປະເພນີທັງສີ່ປະເທດລວມກັນໃຫ້ຕໍ່ ເນື່ອງ ເຊັ່ນວ່າກິດຈະກຳປະເພນີສົງການເປັນຕົ້ນ ຕະຫຼອດຈົນໂອກາດໃນການທ່ອງທ່ຽວສະຖານທີ່ ແລະ ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ການຄົມມະນາຄົມ ໂລຈິສຕິກ ທັງເສັ້ນທາງທີ່ມີການລວບລວມຂໍ້ມູນ ຂໍ້ສະເໜີແນະຈາ ກຜູ້ປະກອບການ ໃຫ້ໂອກາດເພີ່ມມູນລະຄ່າຫຼາຍຂຶ້ນ ອືມ ກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ວ່າ ເວົ້າວ່າ ຫຼືວ່າປະຊຸມກັນປຶກສາຫາລືກັນກ່ຽວກັບ ອ່າ ເສັ້ນທາງ 3A ລາວ ໄທ ຈີນ ພະມ້ານີ້ນະ ກະແມ່ນວ່າກ່ຽວກັບການທ່ອງທ່ຽວນີ້ແມ່ ນວ່າ ກະແປວ່າເສັ້ນທາງຕັ້ງແຕ່ສົກສົມຂອງອຳເພີຊຽງຂອງ ຈັງຫວັດຊຽງລາຍນີ້ ເຂົ້າໄປບ້ານດອນ ແຂວງບໍ່ແກ້ວຂອງສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ຂຶ້ນໄປບໍ່ເຕັນໃນຊາຍແດນລາວຈີນພຸ້ ນ ແລ້ວກະເວີນໄປຄວງມິງພຸ້ນນະ ແມ່ນວ່າ ເສັ້ນທາງນີ້ມັນກະບໍ່ຍາວບໍ່ໄກປານໃດເນາະ ປະມານ 250 ຫຼັກ ທີ່ວ່າຂົວສະພານຂ້າມແມ່ນ້ຳຂອງ ອັນ ຈີນກັບໄທສ້າງໃຫ້ຟຣີໆ ລາວບໍ່ໄດ້ລົງທຶນຫຍັງເລີຍຫັ້ນນະ ແມ່ນວ່ າມັນແມ່ນຍຸດທະສາດຂອງການຂົນສົ່ງ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວນີ້ນະ ແມ່ນວ່າເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ນີ້ ປະເທດໄທນີ້ໄດ້ຜົນປະໂຫຍດຈາກເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວ ອັນ ຫຼາຍປານໃດເນາະ

ທາງແຖວຊຽງໃໝ່ ຊຽງຮາຍ ແມ່ຮ່ອງສອນ ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ອັນ ກ່ຽວກັບ ອັນ ເລື່ອງການທ່ອງທ່ຽວໄປເບິ່ງທຳມະຊາດນີ້ ໄດ້ຍິນວ່າ ອັນນ່າ ຖ້ຳນາງນອນ ທີ່ວ່າຄົນອົດສະເຕຣເລຍ ອັນເນາະ ອັນນ່າ ໄປຊ່ອຍນັກກິລາ ເຕະບານຄາຢູ່ໃນຖ້ຳຫັ້ນນ່າ ກຳລັງໂດ່ງດັງນີ້ ແມ່ນວ່າໃນປັດຈຸບັນນີ້ມີຄົນໄປຊົມເບິ່ງຖ້ຳມັນຫຼາຍບໍ່ເນາະ

ລາວສູງ ຫຼືວ່າ ອັນ ກະຫຼອກກະລ້ຽງພວກນັ້ນແຫຼະເນາະ ແມ່ນ ອືມ ກະເປັນອັນວ່າເພື່ອຜົນປະໂຫຍດໃນດ້ານໂດລາ ວ່າຊັ້ນເຖາະ ຂອງທ່ອງທ່ຽວເພື່ອໂດລາແຫຼະ ເອົາ ຈັ່ງໃດກໍຢາກຂໍຂອບພະເດດພະຄຸນນຳທ່ ານອີກ ທີ່ໄດ້ເລົ່າເລື່ອງລາວຂ່າວຄາວທີ່ໜ້າສົນໃຈນີ້ໃຫ້ຊາບ